ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າມີຄົນຈັງໄຮໄຟໄໝ້ ຫຼືທີ່ຮຽກວ່າຄົນບໍ່ລັກບໍ່ດີ ຄືວ່າຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຖືກບອກເຕືອນໃຫ້ລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການຕົວະຕົ້ມ ໂດຍອາໄສວິກິດໂຄວິດ-19 ເປັນເຄື່ ອງໄມ້ເຄື່ອງມື ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ລັດວິກຕໍເຣຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໆ ອີກສອງຄົນ ໃນເມື່ອທີ່ມີການເລີ່ມສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະຊົນທັງຫຼາຍໃນປະເທດນີ້ ເມື່ອທີ່ທາງການອົດສະ ເຕຣເລຍ ແລະ ອົດສະເຕຣເລຍທັງຊາດປະເຊີນໜ້າກັບໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສຳຜັດວ່າມີການຕົວະຕົ້ມໂດຍອາໄສໂຄວິດ-19 ເປັນຄັນຕາລະບັດບັງໜ້າ ນີ້ແມ່ນມີທະວີຫຼາຍຂຶ້ນ ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍທັງຫຼາຍຖືກ ບອກເຕືອນໃຫ້ລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການຕົວະຕົ້ມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຄາດວ່າ

ທີ່ຢູ່ທີ່ເຊົາ ເລກໝາຍເອກະສານການເກັບພາສີອາກອນຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ອື່ນໆ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ການບອກເຕືອນດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນເມື່ອທີ່ໂຄງການການສັກຢູກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ຂອງປະເ ທດອົດສະເຕຣເລຍຖືກສັກໃຫ້ທົ່ວປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ນັ້ນ ແມ່ນອີງໃສ່ການສະໝັກຈິດສະໝັກໃຈຂອງບຸກຄົນ ອັນໝາຍຄວາມວ່າ ໃຫ້ສັກໃຫ້ກະໄດ້ ຄັນບໍ່ໃຫ້ສັກ ໃຫ້ກະໄດ້ ການສັກໃຫ້ນັ້ນແມ່ນບໍ່ຄິດຄ່າຫຍັງ ແລະ ຖືກສັກໃຫ້ຄົນອົດສະເຕຣລຽນທຸກໆຄົນ ຄົນທີ່ຖືວີຊາຕ່າງໆ ແລະ ຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຢ່າງຖາວອນ ໂຮງພະຍາບານເປັນສູນກາງສັກຢູກ ສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ເຖິງປະຈຸບັນນີ້ສັກຢານັ້ນໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອ ແລະ ຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງກັບໂຄວິດ-19 ດັ່ງຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ຄົນພິການ ທ່ານໝໍ ຜູ້ຊ່ວຍແພດ ພະນັກງານໃນດ້ານສຸຂະພາບມາກມາຍແລ້ວ ໂດ ຍທີ່ໂຄງການສັກຢານັ້ນຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢ່າງບໍ່ລົດລະ ແລະ ໃນບໍ່ນານຂ້າງໜ້ານີ້ ການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຈະຖືກບໍລິການໃຫ້ຜ່ານຮ້ານຂາຍຢາຕ່າງໆ ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ເພື່ອວ່າຄົນໃນປະ ເທດອົດສະເຕຣເລຍທຸກໆຄົນຈະຖືກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຢ່າງຫຼ້ອນໜ້າທີ່ພາຍໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາປີ 2021 ນີ້

ສູນກາງນັ້ນຈະຖືກຕັ້ງໄວ້ຢູ່ທີ່ເມືອງ Newcastle Wollongong Wagga Coffs Harbour ແລະ ໂຮງພະຍາບານ Dubbo ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າຄົນງານຂອງດ່ານໜ້າທີ່ປະເຊີນກັບໂຄວິດ-19 ຈະຖືກປ້ອງກັນໄວ້ ສູນກາງທັງຫ້ານັ້ນໃນລັດ New South Wales ນັ້ນ ກໍຈະສາມາດບໍລິກ ານຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ບ່ອນນ້ອຍໆອື່ນໆ ທີ່ກະທຳການສັກຢາວັກຊີນນັ້ນ ຢູ່ໃນລັດ New South Wales ດ້ວຍ ຍານາງ Gladys Berejiklian ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດ New South Wales ເວົ້າວ່າ New South Wales ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະສຳເລັດສັກຢູກສັກຢາກັນໂຄວິດ -19 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານດ່ານໜ້າຂອງການຕໍ່ຕ້ານໂຄວິດ-19 ໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ 3 ສັບປະດາຕົ້ນຂອງໂຄງການ ທ່ານ Deepak Bhonagiri ທີ່ເປັນທ່ານໝໍຂັ້ນສູງຂອງ ICU

ໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍຈົ່ງມີຄວາມທ່ຽງທຸ່ນ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການຜິດພາດກ່ຽວກັບການບໍລິການການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃນນັ້ນ ມີຄົນຊະລາສອງຄົນຖືກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Pfizer ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ ເຖິງສີ່ເຂັມພຸ້ນ ຫຼືວ່າສີ່ເທື່ອ ແລະ ຢາດັ່ງກ່າວ 150 ໂດສ ຖືກໂຍນຖິ້ມ ຍ້ອນມັນຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ມີຄວາມເຢັນ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ບໍລິສັດ Pfizer ຖືກບັນຈຸໄວ້ໃນ ກວດ ທີ່ໃນແຕ່ລະກວດມີນ້ຳຢາເຖິງ 6 ໂດສ ທີ່ຈຳຕ້ອງເກັບໄວ້ຢູ່ໃນຄວາມເຢັນລົບ 70 ອົງສາເຊລຊຽສ ຄວາມເຢັນຢູ່ໃນຕູ້ເຢັນອັນທຳມະດາຂອງຄົນທັງຫຼາຍ ແມ່ນເຢັນພຽງແຕ່ປະມານ 5 ອົງສາເຊລຊຽສ ແລ ະ Freezer ນັ້ນຕາມທຳມະດາແລ້ວ ລົບ 25 ອົງສາເຊລຊຽສ ກໍວ່າກະແດ້ງກະດ້າງຫຼາຍໄປໂພດແລ້ວ ສຳລັບຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Pfizer ນັ້ນ ແມ່ນຈຳຕ້ອງເກັບໄວ້ຢູ່ໃນຄວາມເຢັນລົບ 70 ອົງສາພຸ້ນທ່ານເອີຍ ມອ ງເບິ່ງລັດວິກຕໍເຣຍແລ້ວແມ່ນວ່າ ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ອີກແລ້ວສອງຄົນ ທີ່ເປັນຄົນທີ່ໃກ້ຊິດກັບຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ຕິດແປດມາຈາກ hotel quarantine ໃນເມື່ອກ່ອນນີ້ ການທີ່ໂຄວິດ-19 ລະບາດຂຶ້ນໃນ hotel quarantine ຂອງລັດວິກຕໍເຣຍ ແມ່ນວ່າບັດນີ້ມີເປັນທັງໝົດແລ້ວ 24 ຄົນ ແລະ ລັດວິກຕໍເຣຍກໍຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ເຊັ່ນ ບ້ານເຮືອນຕ່າງໆສາມາດຮັບແຂກຮັບຄົນໄດ້ບໍ່ກາຍ 30 ຄົນຕໍ່ຄັ້ງ ແລະ ສຳລັບການເຕົ້າໂຮມກັນ ຢູ່ນອກບ້ານນອກເຮືອນ ແມ່ນມີໄດ້ເຖິງ 100 ຄົນ ແຕ່ໃນລັດວິກຕໍເຣຍຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຢູ່ຕໍ່ໄປ ໃນສະຖານທີ່ອັນຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ ດັ່ງໃນຍານພາຫະນະການຂົນສົ່ງສາທາລະນະຊົນຕ່າງໆນານາ ສະ ຖານທີ່ດູແລຄົນຕ່າງໆ ບ່ອນທີ່ມີຄົນຫຼາຍ ຕົວຢ່າງ ສູນກາງ Shopping Center ຕ່າງໆ ສຳລັບລະບົບການກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທີ່ມີຢູ່ໃນເວລານີ້ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ມີໄວ້ບໍລິການເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໂອ້ແນງໄດ້ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ